ئەسسالامۇئەلەيكۇم قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار تاڭ سەھەردىكى يېڭى قۇياش قۇياش نۇرلىرىدا پارلاۋاتقان بۇلاق سۇلىرى شۇ سۈزۈك بۇلاقلاردىن قېنىپ سۇ ئىچكەن خۇش پۇراق گۈل گىياھلار ۋە گۈل ئىشقىدا خەندان ئۇرۇپ سايراۋاتقان بۇلبۇل قۇشلاردىن سىلەرگە سالام ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىئو ئىستانسىسىنىڭ تاڭ ساداسى پروگراممىسى

پروگراممىمىزغا ئورناشتۇرغان بارلىق مەزمۇنلار يەنىلا سىلەر ئۈچۈن تەييارلاندى ئۇنداقتا بۇ مەزمۇنلارنى داۋاملىق ياقتۇرغايسىلەر مەن رىياسەتچى دوستۇڭلار زۇمرەت ياسىن بۈگۈنكى پروگراممىمىزدا مەن سىلەرگە مۇنداق بىر مىسالنى سۆزلەپ بېرەي بىر يىگىت شىمالغا كوماندىروپكىغا چىققاندا سۈپەتلىك كۆممىقوناق ئۇرۇقىدىن ئەكەپتۇ ئەمما بۇ ئۇرۇقنىڭ راستتىنلا يۇقىرى ھوسۇل بېرىدىغان بەرمەيدىغانلىقىنى بىلەلمەي مەسئۇلىيەت ئېتىزىغا تېرىپ بېقىپتۇ يىغىم بولغاندا بۇ ئېتىزدىكى كۆممىقوناقنىڭ مەھسۇلات مىقدارى ئىلگىرىكى يىللارغا قارىغاندا بىر قاتلىنىپتۇ يىگىت بۇنىڭدىن ئىنتايىن خۇشال بوپتۇ كەنتتىكىلەر بۇ ئىشنى ئۇقۇپ بەس بەس بىلەن يىگىتنىڭكىگە كەپتۇ ھەمدە ئۇنىڭ سۈپەتلىك كۆممىقوناق ئۇرۇقىدىن سېتىۋېلىشنى تەلەپ قىپتۇ ئەمما ئۇنىڭغا ھەرقانچە دېسىمۇ يىگىت كۆممىقوناق ئۇرۇقىنى سېتىپ بەرگىلى ئۇنىماپتۇ كەنتتىكىلەر يىگىتنىڭ جاھىللىق قىلىپ تۇرۇۋالغانلىقىغا قاراپ بۇ ئىشنى بولدى قىپتۇ ئىككىنچى يىلى ئەتىيازدا يىگىت مەسئۇلىيەت ئېتىزىنىڭ ھەممىسىگە بۇ سۈپەتلىك كۆممىقوناق ئۇرۇقىنى تېرىۋېتىپ مول ھوسۇل پەسلىنىڭ يېتىپ كېلىشىنى كۈتۈپتۇ ئەمما ئىش ئويلىغان يەردىن چىقماپتۇ شۇ يىلى ئۇنىڭ كۆممىقونىقى مول ھوسۇل بەرمەيلا قالماستىن بەلكى بۇرۇنقى ئادەتتىكى كۆممىقوناق ئۇرۇقىنىڭ مەھسۇلات مىقدارىدىنمۇ تۆۋەنلەپ كېتىپتۇ يىگىت بۇنى ھەرقانداق قىپمۇ ئەقىلگە سىغدۇرالماپتۇ ھەتتا كەنتتىكىلەر سۈپەتلىك كۆممىقوناق ئۇرۇقىغا ئېرىشەلمەي مېنىڭ كۆممىقوناقلىرىمغا قارىتا ھىيلە مىكىر ئىشلىتىپتۇ دەپ گۇمانلىنىپتۇ بىر قېتىم يېزىدىكى دېھقانچىلىق تېخنىكى بۇ كەنتكە كېلىپ بۇ ئىشنى ئاڭلاپتۇ ھەمدە نەق مەيداننى كۆرۈپ بېقىپ يىگىتكە مۇنداق دەپتۇ بۇ سۈپەتلىك كۆممىقوناق ئۇرۇقىنىڭ يېقىن ئارىدىكى ئادەتتىكى كۆممىقوناقلارنىڭ گۈل چېڭىنى قوبۇل قىلغانلىقىدىن بوپتۇ ئەگەر ھەممىڭلار سۈپەتلىك كۆممىقوناق ئۇرۇقىنى تېرىغان بولساڭلار بۇنداق نەتىجە كېلىپ چىقمايدىكەندۇق

بىر تاتلىق شىۋىرلاش كېلەر يىراقتىن، تەڭرىتاغ باغرىغا بوغدا ئاتىغا.
تورغايلار چۇچۇلاپ تۇرغان سەھەردە، تۆكۈلۈپ شېرىن ھېس دېھقان تاغىغا.

سىلەر ئاڭلاۋاتقان تاڭ ساداسى پروگراممىسى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن سائەت سەككىزدىن ئوتتۇز مىنۇت ئۆتكەندە مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر پروگراممىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ سائەت توققۇزدا تۈنۈگۈنكى جۇڭگوغا نەزەر پروگراممىسى قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت توققۇزدىن ئوتتۇز مىنۇت ئۆتكەندە جاھان ئەينىكى پروگراممىسى بېرىلىدۇ كىشىلەر ھەمىشە كەلگۈسىدە ئىشلاردا ئۆزگىرىش يۈز بېرىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ بىراق كۆز ئالدىمىزدىكى رېئاللىقنى ئېلىپ ئېيتساق ئادەمنى توڭلىتىپ ساقلاش تېخنىكىسىنىڭ ئىلمىي ئاساسى يوق شۇنداقتىمۇ نۇرغۇن كىشىلەر بۇ خىل تېخنىكىغا ئۈمىد باغلاپ ئۆزىنى توڭلىتىپ قويۇپ كېيىن قايتا تىرىلدۈرۈشنى ئۈمىد قىلماقتا بۈگۈنكى جاھان پاراڭلىرىمىزدا بىز سىزگە توڭلىتىلغان ئادەمنى تىرىلدۈرۈش ئىلمىيلىكمۇ دېگەن تېما ھەققىدە سۆزلەپ بېرىمىز تېز رىتىملىق تۇرمۇش كۆپلىگەن كىشىلەرنى بارغانسېرى ھۇرۇنلاشتۇرماقتا مەسىلەن تاماق ئېتىش خۇشياقمىسا تېز تاماقخانىلارغا بېرىش قاچا قۇچا يۇيۇش خۇشياقمىسا يېڭى تىپتىكى قاچا يۇيۇش ماشىنىسىنى ئىشلىتىش قاتارلىقلار ئەلۋەتتە بۇ خىل قولايلىق تۇرمۇش بىزنى خېلى ئارام ئالدۇرسىمۇ بىراق ئەمەلىيەتتە مانا مۇشۇنداق ھۇرۇنلۇقتىنمۇ خېلى كۆپرەك كېسەللىكلەر پەيدا بولىدۇ بۈگۈنكى پروگراممىمىزنىڭ جاھان يېڭىلىقلىرىدا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەڭ يېڭى تەتقىقاتىنى سۆزلەپ بېرىمىز

بۈگۈنكى شانئال ئىگىلىك تىكلەش كەسپىي تەربىيىلەش مەكتىۋى بىلەن بىرلىشىپ باشقۇرغان كارخانىچىلار دەرسخانىسى ئالاھىدە سەھىپىمىزدە شىنجاڭ شانئال ئىگىلىك تىكلەش كەسپىي تەربىيىلەش مەكتىۋىدىكى مۇئەللىملەرنىڭ كارخانا باشقۇرۇش ھەققىدە بەرگەن مەسلىھەتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئىقتىساد مۇنبىرى پروگراممىمىز سائەت ئوندا تۇنجى قېتىم

ئۇنداقتا سەككىز تۈرلۈك بەلگىلىمە چىقىرىلغاندىن بۇيان قانداق نەتىجىلەر ۋە ئۆزگىرىشلەر بارلىققا كەلدى بۈگۈنكى پروگراممىمىزدا ئالدى بىلەن بۇ ھەقتە سۆزلەپ بېرىمىز ۋۇخەن شەھىرى يېقىندا ئاشقان تاماقلارنى بىر تەرەپ قىلىش ئەھدىنامىسى ۋە ئۇنىڭغا خىلاپلىق قىلغانلارنى جازالاش چارىسىنىڭ سىناق نۇسخىسىنى يولغا قويدى چارىدە ۋۇخەن شەھەرلىك رايونلۇق مەنىۋى مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىش ئىشخانىسى ھەر قايسى مېھمانخانا رېستوران ئىدارە ئورگانلارنىڭ ئىشچى خىزمەتچىلەر ئاشخانىلىرىدا ئاشقان تاماق مىقدارىنىڭ ئاز كۆپلۈكىنى قەرەللىك تەكشۈرىدىغانلىقى پەسىللىك تەكشۈرۈپ باھالاشتا ئىسراپچىلىقى ئېغىر بولغان ئورۇنلاردىن مەدەنىي ئىدارە ئورۇن باھالاش نومۇرىدىن تارتىدىغانلىقى غىزالانغۇچىلار ئىچىدە ئىسراپچىلىق قىلمىشى ئېغىر بولۇپ نەسىھەت ۋە ئاگاھلاندۇرۇشلارغا قۇلاق سالمىغانلىرىنى تاراتقۇلار ئارقىلىق پاش قىلىدىغانلىقى كۆرسىتىلدى ئۇنداقتا جازالاش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش ئارقىلىق تاماق ئىسراپچىلىقىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولامدۇ بۈگۈنكى پروگراممىمىزدا يەنە گۈلبەھرەم مۇختارنىڭ بۇ ھەقتە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ماركسىزم ئىنستىتۇتىنىڭ دوتسېنتى مۇھەممەد توختى مۇئەللىم بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا ئىجتىمائىي بېقىش خىراجىتىنى ئىشلىتىشنى ھېچكىم بىلەلمەي كەلدى ئۆتكەن يىلغا كەلگەندە ئاندىن يىگىرمە تۆت ئۆلكە ئارقا ئارقىدىن بۇلتۇرقى يىغىش سوممىسىنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ يىگىرمە مىليارد يۈەنلىك غايەت كۆپ پۇلنىڭ ئىشلىتىلىش يولى ھەققىدە يەنىلا ئېنىق بىر نېمە دېيەلمىدى مۇخبىر تەكشۈرۈش داۋامىدا ئىجتىمائىي بېقىش خىراجىتىنى يىغىشتا ساقلانغان ئۆلچەمنىڭ ئېلاستىكلىقى بەك چوڭ بولۇش يىغىۋالغۇچىلارنىڭ ھوقۇقى بەك چوڭ بولۇش قاتلاممۇ قاتلام سېلىق سېلىش قالايمىقان جەرىمانە قويۇش ئەھۋاللىرىنى بايقىدى ئۇنداقتا يىگىرمە مىليارد يۈەنلىك بېقىش خاراجىتى زادى كىملەرنى بېقىۋاتىدۇ بۈگۈنكى پروگراممىمىزدا يەنە بۇ ھەقتە توختىلىمىز بۇ پروگراممىمىز سائەت ئوندىن ئوتتۇزدا تۇنجى قېتىم ئون ئالتىدىن ئوتتۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ

سائەت ئون ئىككىدە ئەدەبىي ئاڭلىتىش پروگراممىسى بۇ پروگراممىمىز سائەت يىگىرمە ئۈچتە قايتا ئاڭلىتىلىدۇ تۇرمۇش پروگراممىمىز سائەت ئون ئۈچتە تۇنجى قېتىم سائەت بىردىن ئوتتۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئون ئۈچتىن ئوتتۇزدا رادىئو ژورنىلى پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ biz bugungi radio jurnal programmamizda o'z muxbirimiz abdurasul abduriyimning millatlar unsi nashriyotining muavin boshlig'i ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى دولقۇن قادىر بىلەن شىركەت ۋە ئۇنىڭ جەمئىيىتىمىزدىكى رولى ھەققىدە ئېلىپ بارغان سۆھبىتىنىڭ ئالدىنقى قىسمىنى ئاڭلىتىمىز ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر بۇ پروگراممىمىز سائەت ئون ئۈچتىن ئوتتۇزدا تۇنجى قېتىم يىگىرمە بىردىن ئوتتۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ

بۇ پروگراممىمىز سائەت بىردە قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئون ئالتىدا ئۆگىنىش پروگراممىمىز دىققىتىڭلاردا سائەت ئون سەككىزدىن ئوتتۇزدا مەشھۇر شەخسلەر پروگراممىسى بۇ پروگراممىمىز سائەت نۆلدە قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت يىگىرمىدە سىرلىق ئارخىپ پروگراممىمىز بېرىلىدۇ دۇنيا ئىقتىسادىدا بانكا ناھايىتى مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ ئىنسانىيەت دۇنياسى يۈكسەك دەرىجىدە تەرەققىي قىلىپ پۇل مۇئامىلە ئىشلىرى ئىنسانلار ئىقتىساد پائالىيىتىنىڭ مۇھىم قىسمىغا ئايلانغان چاغدا بانكىلار بارلىققا كەلدى بانكىلارنىڭ بۈگۈنكى دۇنيا ئىقتىسادىدىكى رولى ناھايتى زور بولماقتا ئەلۋەتتە بۇ بانكىلارنى بارلىققا كەلتۈرگەن دۇنيادىكى داڭلىق جەمەتلەر ۋە داڭدار بانكىرلارنىڭ ئىگىلىك تىكلەش جەريانىمۇ نۇرغۇن سىر بىلەن تولغان ئۇنداقتا ئۇلار قانداق قىلىپ دۇنيا پۇل مۇئامىلىسىدىكى تەسىرى زور ماگناتلارغا ئايلىنالىغان قانداق ئىشلارنى بېشىدىن ئۆتكۈزگەن بۈگۈنكى سىرلىق ئارخىپ پروگراممىمىزدا نەچچە ئەسىردىن بۇيان دۇنيا ئىقتىسادىغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان ھەتتا ئۇنى كونترول قىلالىغان بولسىمۇ ئىزچىل پىنھان ياشاپ كەلگەن غايەت زور جەمەتلەر ھەم دۇنياۋى بانكىرلار توغرىسىدىكى كىشى ئەقلىنى لال قىلىدىغان ئالەمشۇمۇل سىرلار ھەققىدە سۆزلەپ بېرىمىز بۇ پروگراممىمىز سائەت نۆلدىن ئوتتۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت بىردىن ئوتتۇزدا تۇرمۇش پروگراممىمىزنىڭ تەكرارى ئاڭلىتىلىپ

سۆيۈملۈك دوستلار يۇقىرىدا ئىستانسىمىزنىڭ بۈگۈن سىلەر ئۈچۈن تەييارلىغان بارلىق پروگراممىلىرىنىڭ ئاساسىي مەزمۇنلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۇق پروگراممىمىزنىڭ ئەمدىكى مىنۇتلىرىدا ئاۋالقىدەكلا ساغلاملىق دەستۇرىمىزغا ئورۇنلاشتۇرغان مەزمۇنلار داۋاملىق دىققىتىڭلاردا دوستلار بىز تۈنۈگۈنكى پروگراممىمىزدا بەدەن چېنىقتۇرۇشتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك سەككىز تۈرلۈك ئىشنىڭ بىر قانچىسىنى سىلەرگە تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەنتۇق بۈگۈن يەنە شۇ مەزمۇنلارنىڭ داۋامى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئۈچ ۋاق تاماقنى ئاران تويغۇدەك يېيىش سالامەتلىكىمىز ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق ئامېرىكىدىكى ئاق ساراينىڭ ساقلىقنى ساقلاش دوختۇرى جۇڭگوغا كېلىپ نۇتۇق سۆزلىگەندە ئاڭلىغۇچىلارغا تاماقنى بەك تويغۇدەك يېمەسلىك يول يۈرگەندە پەلەمپەيدىن چىققاندا ئاستا مېڭىش كېرەك دېگەندىن ئىبارەت بىر جۈملە سۆزنى ھەدىيە قىلغان بىراق بېيجىڭلىق پۇقرالار بۇ سۆزنى تېخىمۇ ئاددىيلاشتۇرۇپ تاماقنى ئاز يەپ يولنى كۆپ مېڭىش كېرەك دەۋالغان قەدىمكى جۇڭگو تېبابىتى دوختۇرلىرى بەدىنىم ساغلام بولسۇن دېسەڭ تاماقنى بەك تويغۇدەك يېمە دېگەن

بۇ تەجرىبە ئون يىل داۋاملاشقان ئون يىلدىن كېيىن تەكشۈرگەندە قورسىقىنى بەك تويغۇدەك باققان مايمۇنلار سەمرىپ قورساق سېلىپ كەتكەن ئۇلاردا جىگەرنى ماي قاپلاش قان بېسىم ئۆرلەش ئارتېرىيە قېتىش تاجىسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلىرى كۆپەيگەن ھەم ئون يىل جەريانىدا بۇ مايمۇنلارنىڭ يېرىمى ئۆلۈپ تۈگىگەن يەنە بىر گۇرۇپپىدىكى قورسىقى ئاران تويغۇدەك بېقىلغان مايمۇنلار ئون يىلدىن كېيىن زىلۋالىشىپ بەدىنى ساغلام روھى كۆتۈرەڭگۈ شاش ھالەتتە تۇرغان ئون يىل جەريانىدا بۇ مايمۇنلاردىن ئاران ئون ئىككىسى ئۆلۈپ سەكسەن سەككىزى ساق قالغان ئەگەر مۇشۇنداق كېتىۋەرسە بۇ مايمۇنلارنى ئون بەش يىل باققاندا قورسىقىنى تويغۇدەك باققان مايمۇنلار ئۆلۈپ تۈگىشى قورسىقى ئاران تويغۇدەك بېقىلغان مايمۇنلارنىڭ كۆپ قىسمى ھايات قېلىشى مۇمكىن تاماقنى ئاران تويغۇدەك يېيىشنىڭ ئۆلچىمى زادى قانداق بولىدۇ بۇنىڭ ئۆلچىمى ناھايىتىمۇ ئاددىي بولۇپ يەنى ئادەم تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن يەنە ئازراق يېگۈسى بولسىمۇ يېمەي تاماق شىرەسىدىن ئايرىلىشى كېرەك مانا بۇ تاماقنى ئاران تويغۇدەك يېيىشنىڭ ئۆلچىمى ھېسابلىنىدۇ ئادەم ئۆزىنىڭ تاماقنى ئاران تويغۇدەك يېگەنلىكىنى قانداق بىلىدۇ بۇنىڭدا ئاساسلىقى بەدەن ئېغىرلىقى ھەم بەل ئايلانمىسىغا دىققەت قىلىپ تۇرۇش كېرەك

كۈندە سەككىز ئىستاكان سۇ ئىچىش سۇ بارلىق جانلىقلارنىڭ مەنبەسى ئادەم بەدىنىدىكى سۇنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى ئىنتايىن زور ئادەم تۇغۇلۇشىدىن ئىلگىرى ئۇرۇقلانغان تۇخۇم ھالىتىدە تۇرغاندا تۇخۇمنىڭ توقسان توققۇز پىرسەنتىنى سۇ تەشكىل قىلىدۇ بوۋاق ۋاقتىدا سۇ بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ سەكسەن پىرسەنتىدىن كۆپرەكىنى تەشكىل قىلىدۇ ئادەم قۇرامىغا يەتكەندە سۇ بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ يەتمىش بەش پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ ئادەم ياشانغاندا سۇ بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئاتمىش بەش پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ شۇڭا ئادەمنى ئۆمرىدە سۇدىن ئايرىلالمايدۇ دېيىشكە بولىدۇ بىئولوگلار ھەر كۈنى ئادەم بەدىنىدىن خورىغان سۇنىڭ مىقدارى شۇ ئادەمنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئون پىرسەنتىگە يەتسە كىسلاتادىن زەھەرلىنىدۇ يىگىرمە پىرسەنتىگە يەتسە ھاياتى خەۋپكە ئۇچرايدۇ دەپ قارايدۇ ھازىر بىزدە كېسەل ناھايتىمۇ كۆپ بولۇپمۇ ياشانغانلار كېسىلى تېخىمۇ كۆپ بولۇۋاتىدۇ بۇلارنىڭ ھەممىسى سۇنى كۆپ ئىچمەسلىكتىن بولغان ياز كۈنلىرى قان قويۇقلاشقاندىن كېيىن مېڭىدە قان نۆكچىسى پەيدا بولۇش بۆرەكتە ئۆتتە تاش پەيدا بولۇش تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى قاتارلىق كېسەللىكلەر كۆپىيىدۇ مەلۇم بىر يىلى بەشىنچى ئايدا ھاۋا تۇيۇقسىز يەتتىنچى سەككىزىنچى ئايلاردىكىدەك ئىسسىپ كەتكەن بۇنىڭ بىلەن دوختۇرخانىغا مېڭىسىدە قان نۆكچىسى پەيدا بولغان نۇرغۇن كېسەللەر كەلگەن شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر كۈنى سەككىز ئىستاكان سۇ ئىچىپ بەرگەندە ئادەم بەدىنىدە بىر مىڭ بەش يۈز مىللىلىتىر سۈيدۈك پەيدا بولىدۇ بىر ئادەمنىڭ پۈتۈن كۈنلۈك ماددا ئالماشتۇرۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭ بەدىنىدە بىر مىڭ بەش يۈز مىللىلىتىر سۈيدۈك بولۇشى كېرەك شۇنداق بولغاندا ماددا ئالماشتۇرۇش مەقسىتىگە تولۇق يەتكىلى بولىدۇ ئەگەر سۈيدۈكنىڭ مىقدارى ناھايتى ئاز ناھايتى سېرىق بولسا مەسىلە بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ ئەگەر ئەتىگەنلىكى تۇنجى قېتىملىق سۈيدۈكنىڭ مىقدارى كۆپ بولسا شۇ كىشىنىڭ بەدىنىدە سۇ تەركىبى يېتەرلىك ھېسابلىنىدۇ ئادەم كېچىدە سۇغا ئەڭ ئېھتىياجلىق بولىدۇ شۇڭا ياشانغانلار كېچىسى ئورنىدىن تۇرسا چوقۇم بىر ئىستاكان سۇ ئىچىشى كېرەك ئادەم ئەتىگەنلىكى ئورنىدىن تۇرغاندا ھەممىدىن ئاۋۋال بىر ئىستاكان سۇ ئىچىشى كېرەك مۇشۇنداق قىلغاندا قاننىڭ قويۇقلۇقىنى تۆۋەنلىتىپ مېڭىدە قان نۆكچىسى پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ

بۇ ئادەتتىكى دورا تەڭشەشكە ھەرگىز ئوخشىمايدۇ بۇنى تەڭشەش ئۈچۈن ئۇنى كەڭ قورساقلىق قازىنىغا تۆكۈپ نورمال ئوتتا ئالدىرىماي قاينىتىش ئاندىن ئادىللىق قاچىسىغا قاچىلاپ ئېزىش ھەم تەپسىلىي يۇمشىتىش قانچە يۇمشاق بولسا شۇنچە ياخشى بىر ئىشنى قىلىشتا ئىشنىڭ چوقۇم ئالدى كەينىنى ئويلاش مەنپەئەتكە بېرىلمەسلىك ئەستايىدىل ئويلاپ ئىش كۆرۈش ئىرادىلىك بولۇش ئايدىڭ كېچىدە سەيلە قىلىش يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش شورپىسىنىڭ مۇنداق ئالتە خىل ئالاھىدىلىكى بار يەنى بىرىنچى سەمىمىي ئادەم بولىدۇ ئىككىنچىدىن ئىشنى ئەستايىدىل قىلىدىغان بولىدۇ ئۈچىنچىسى جەمئىيەتكە تۆھپە قوشۇش روھى كۈچلۈك بولىدۇ تۆتىنچىسى تۇرمۇشتىن لەززەتلىنىشنى بىلىدۇ بەشىنچىسى ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگىلى بولىدۇ ئالتىنچىسى بارلىق گۇناھلاردىن

كىچىك ۋاقتىمدا خەت يېزىشنى سىز ماڭا ئۆگەتكەنتىڭىز ئاپا كېلىڭە مەن سىزگە كومپيۇتېردا خەت بېسىشنى ئۆگىتىپ قوياي
كىچىكىمدە سىز دائىم ماڭا ھەمراھ بولاتتىڭىز ئەمدى چوڭ بولدۇم مەن سىزگە ھەمراھ بولاي ئاپا تاماقتىن كېيىن كوچىدا بىردەم سەيلە قىلايلىيە سالامەتلىككە پايدىلىق
ئاتا ئانىلارغا مەڭگۈ ۋاپادار بولايلى بۇنى ئەسلىدە قايتا ئىشلىتىشكە بولىدىغان ئەخلەت چېلىكىگە تاشلايتتىڭىز نېمە ئۇ قايتا ئىشلىتىشكە بولىدىغان ئەخلەت دېگەن ئەخلەتنىمۇ قايتا ئىشلەتكىلى بولامدۇ ھەئە قارىمامسىز بۇ ئەخلەت چېلەكلىرىگە ئەخلەت تۈرىنى يېزىپ قويۇپتۇغۇ. مۇئەللىم بىزگە پوتۇلكا، سۇلياۋ قاتارلىقلارنى قايتا ئىشلەتكىلى بولىدىغان تۈرگە، ئىشلىتىپ بولغان باتارېيەلارنى ئوتتۇرىدىكى باتارېيە مەخسۇس ساندۇقىغا قويۇڭلار، ئۇلارنىڭ يەنە ئىشلىتىش قىممىتى بار، دەپ ئۆگەتكەن.
توغرا تاللاش يۇقىرى قىممەت دېمەكتۇر. توغرا ئورۇندا قىممەت يۇقىرى، ئۈنۈم تېز بولىدۇ. بۈگۈن سىز مۇھىتىمىز ئۈچۈن كۈچ چىقاردىڭىزمۇ؟

ئەمەلىيەتتىچۇ ئىقتىسادچىل بولۇش پىخسىق بولغانلىق ئەمەس بەلكى بىر خىل ئېسىل پەزىلەت مەنچۇ ئۇنىڭ مۇشۇنداق ئاددىي ساددا تۇرمۇش ئادىتىنى ياقتۇرىمەن
ئىقتىسادچان تېجەشلىك بولۇپ تۇرمۇشىمىزنىڭ مەنىسىنى تېخىمۇ گۈزەللەشتۈرەيلى